ທີ່ນີ້ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ພາກພາສາລາວ ກະຈາຍສຽງຊຸມື້ຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ມື້ນີ້ແມ່ນວັນສຸກ ວັນທີ 26 ເດືອນມົກກະລາ ປີ 2024 ຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ເປັນຜູ້ປະກາດ ແລະ ກຳກັບການ ອອກອາກາດຂອງລາຍການໃນພາກນີ້ ລຳດັບຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວປະຈຳວັນ ຈັດມາສະເໜີທ່ານໂດຍ ອຸ່ນແກ້ວ ແລະ ຈຳປາທອງ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ການລາຍງານຂ່າວຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ ເຊິ່ງມີຫົວຂໍ້ຂ່າວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊາວບ້ານ 6 ຄົນຖືກຈັບຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຍ້ອນປະທ້ວງເລື່ອງທີ່ດິນ
ປີກາຍ ຢູ່ປະເທດລາວ ຍັງມີການລັກຕັດໄມ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໂຄງການເຂດໂລຈິສຕິກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄລຍະ 2 ຈະເລີ່ມໃນໄວໆນີ້ ຍິງຊາວລາວທີ່ອາດຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ຈ ະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຈີນ ຕໍ່ໄປ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວລາຍລະອຽດ
ຊາວບ້ານຊ້າງ ເມືອງຄູນ ແຂວງຊຽງຂວາງ 6 ຄົນຖືກຈັບ ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາປະທ້ວງທວງເອົາດິນບ້ານຄືນຈາກບໍລິສັດເອກະຊົນ ຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຫດການທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ແລະ ສຽງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ເ ອເຊຍເສລີ ໃນວັນທີ 25 ມົກກະລາ ວ່າ ການປະທ້ວງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ມົກກະລາ ເພື່ອທວງເອົາທີ່ດິນຂອງບ້ານຄືນ ແລະ ໃນຕອນສວາຍຂອງວັນດຽວກັນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານ ໄດ້ ມາຈັບໂຕຄະນະບ້ານ 4 ຄົນ ທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍ ຊາວບ້ານທ່ານນີ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ຕໍ່ມາໃນວັນທີ 24 ມົກກະລາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບ້ານທີ່ເປັນສະຫະພັນແມ່ຍິງ 2 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າໄປພົວພັນເພື່ອສົ່ງອາຫານການກິນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຖືກຈັບ ແ ລະ ກໍຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດແຂວງຈັບໂຕໄວ້ເລີຍ ລາຍຊື່ຊາວບ້ານທີ່ຖືກຈັບມີດັ່ງນີ້ 1 ທ້າວ ດາວັນ ດວງພາສຸກ ນາຍບ້ານ 2 ທ້າວ ຄຳຫຼ້າ ພົມມະວົງ ຮອງນາຍບ້ານ 3 ທ້າວ ວິໄຊ ອຳພອນ ຄະນະບ້ານ 4 ພໍ່ເຖົ້າ ໄມສີ ແ ນວໂຮມບ້ານ 5 ນາງ ແສງດາວອນ ດີລະວົງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ 6 ນາງ ພູຄຳ ດີລະວົງ ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານ ຊາວບ້ານທ່ານນີ້ໄດ້ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ແລ່ນເອກະສານເຮັດໃບຕາດິນນຳພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເ ພື່ອເອົາດິນຂອງບ້ານມາເປັນກຳມະສິດຂອງຕົນເອງ ໂດຍທີ່ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານບໍ່ໄດ້ເຊັນອະນຸມັດໃຫ້ ມີປະຊາຊົນປະທ້ວງປະມານ 20 ຄົນ ລວມທັງອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ພາກັນຂຽນປ້າຍທີ່ມີ ຂໍ້ຄວາມວ່າ ອອກໄປ ແລະ ພາກັນເວົ້າໃສ່ເຄື່ອງຂະຫຍາຍສຽງ ໂດຍມີເນື້ອໃນເພື່ອທວງເອົາດິນບ້ານຂອງຕົນເອງຄືນຈາກບໍລິສັດ ຊາວບ້ານອີກຄົນໜຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສລີວ່າ ທີ່ກັບຄະນະບໍ ຄະນະບໍ ຈະ ເອົາຄະນະໄປບໍ ຄະນະບ້ານບໍ ຄະນະນັ້ນແຫຼະ ນາຍບ້ານ ເມື່ອເຂົາເອົາໄປທາງໃດ ບໍ່ຮູ້ເລີຍ ນອກຈາກນີ້ ບຸກຄົນທີ່ໃກ້ຊິດຊາວບ້ານກໍຢືນຢັນວ່າ ຊາວບ້ານຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ປະທ້ວງຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຈັບ ເຈົ້າ ໜ້າທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ນອກຈາກບອກພຽງແຕ່ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ມີການປະຊຸມເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາລັດຖະບານແຂວງຊຽງຂວາງທ່ ານໜຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 25 ມົກກະລາວ່າ ຍັງ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ນະ ເພິ່ນກໍມີແຕ່ວ່າຊິປະຊຸມກັນກ່ອນດອກ ຈັ່ງວ່າຄັນບໍ່ແມ່ນຕອນແລງນີ້ກໍຊິມື້ອື່ນເຊົ້ານີ້ບໍ ທີ່ເພິ່ນວ່າ ກໍ ກໍ ກະຍັງບໍ່ທັນລະອຽດອ່ະ ຖ້າວ່າມັນລ ະອຽດໃດເຈົ້າຈັ່ງໂທອີກເດີ້ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານ ກ່ອນທີ່ຈະມີການປະທ້ວງ ຊາວບ້ານໄດ້ພາກັນທວງເອົາດິນລວມຂອງບ້ານ ເນື້ອທີ່ປະມານ 1 ເຮັກຕາປາຍ ຄືນຈາກບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ມາເຊົ່າດິນບ້ ານເຮັດໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ເປັນເວລາ 15 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2018 ຫາ 2023 ຫຼັງຈາກຄົບສັນຍາການເຊົ່າແລ້ວ ຊາວບ້ານຕ້ອງການຈະເອົາດິນຄືນ ແລະ ໄດ້ຂຽນໃບສະເໜີໄປຫາຂັ້ນເມືອງໃນທ້າຍປີ 2023 ແຕ່ກໍບໍ່ມີການແກ້ໄຂ ສະນັ້ນ ຊາວບ້ານຈຶ່ງຕົກລົງປະທ້ວງ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນເຂົາເຈົ້າຈະປະທ້ວງໃນວັນທີ 1 ມົກກະລາ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນເວລານັ້ນ ສະນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເລື່ອນການປະທ້ວງ ວັນທີ 23 ມົກກະລາ ອີງຕາ ມຂໍ້ມູນຈາກຊາວບ້ານ ດິນຕອນດັ່ງກ່າວເປັນດິນເດີ່ນຍົນເກົ່າແຕ່ສະໄໝສົງຄາມ ແລະ ຕໍ່ມາກາຍເປັນດິນທາງປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງບ້ານ ເຊິ່ງບ້ານເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ເອເຊຍເສຣີໄດ້ໂທຕິດຕໍ່ຫ າເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຊຽງຂວາງ ເພື່ອຖາມລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ແຕ່ທັງສອງທ່ານບໍ່ຮັບໂທລະສັບ ຈາກການກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ທີ່ດິນຈຳນວນ 1,400 ຄັ້ງໃນ ປີ 2023 ພົບວ່າຍັງມີການລັກຕັດໄມ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນນັ້ນ ມີໄມ້ບັນຊີ 1 ຈຳນວນ 2,200 ປາຍແມັດກ້ອນ ໄມ້ບັນຊີ 2 ຫຼາຍກວ່າ 6,200 ແມັດກ້ອນ ແລະ ໄມ້ບັນຊີ 3 ຫຼາຍກວ່າ 270,000 ແມັດກ້ອນ ໄດ້ຍຶດພາຫະນະລາກແກ່ 38 ຄັນ ຈັກຕັ ດໄມ້ 48 ເຄື່ອງ ແລະ ມີການບຸກລຸກທີ່ດິນປ່າໄມ້ຫຼາຍກວ່າ 9,100 ຄອບຄົວ ໃນພື້ນທີ່ດິນ 8,000 ປາຍຕອນ ລວມເນື້ອທີ່ 18,900 ປາຍເຮັກຕາ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ຄຳພອນ ມູນລະໄມ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແ ລະ ປ່າໄມ້ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານກວດກາປ່າໄມ້ທົ່ວປະເທດປະຈຳປີ 2023 ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນມື້ວັນທີ 16 ມົກກະລານີ້ ເມື່ອທຽບໃສ່ການລັກຕັດໄມ້ ການຊື້ຂາຍ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທັງກ ານບຸກລຸກເນື້ອທີ່ດິນປ່າໄມ້ໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ພົບວ່າມີການລັກຕັດໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,000 ປາຍແມັດກ້ອນ ແລະ ການບຸກລຸກເນື້ອທີ່ປ່າໄມ້ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ 17,000 ປາຍເຮັກຕາ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ ຢູ່ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງລາວ ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ໃນມື້ວັນທີ 25 ມົກກະລານີ້ວ່າ ໃນປີ 2023 ຍັງມີການບຸກລຸກພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ຫຼາຍຢູ່ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນຊາວບ້ານໃນພື້ນທີ່ທີ່ຕ້ອງການບຸກເບີກເພື່ ອເຮັດສວນມັນຕົ້ນ ແລະ ຕັດໄມ້ເພື່ອເຮັດເຄື່ອງເຮືອນ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ມີການຕັກເຕືອນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການປັບໃໝ ຍ້ອນຊາວບ້ານທຸກຍາກ

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ສຳລັບເລື່ອງບໍລິສັດເອກະຊົນທີ່ຈະບຸກລຸກພື້ນທີ່ປ່ານັ້ນ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຍາກ ຍ້ອນແຕ່ລະບໍລິສັດຕ້ອງໄດ້ຮັບສຳປະທານຈາກລັດຖະບານກ່ອນ ຈຶ່ງຈະບຸກເບີກໄດ້ ແລະ ທີ່ຜ່ານມາ ໂຄຕາຈາກ ລັດຖະບານໃນການໃຫ້ຂຸດຄົ້ນໄມ້ໃນເມືອງກໍບໍ່ມີແລ້ວ ທີ່ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນເມືອງນີ້ບໍ່ມີການລັກລອບຂຸດຄົ້ນໄມ້ ຍ້ອນມີການຄວບຄຸມດີ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນນຳໃຊ້ໄມ້ທີ່ປູກເອົາເອງ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍກໍແມ່ນໄມ້ສັກ ໂອ້ ບໍ່ມີເນາະ ເພາະດຽວນີ້ແທ້ພວກເຮົາຄວບຄຸມ ບໍ່ໃຫ້ມີການອັນນ່າ ຕັດໄມ້ປ່າເນາະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຈະໃຫ້ນຳໃຊ້ໄມ້ປູກເອົາ ອ່າ ມ າປ່າ ປູກໄມ້ສັກເນາະ ໄມ້ສັກເນາະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຂົາເຈົ້ານຳໃຊ້ ກໍນຳໃຊ້ໄມ້ຢູ່ຂອບເຂດບໍລິເວນໄມ້ທີ່ເຂົາຮັກສາໄວ້ຕາມແຄມໄຮ່ແຄມສວນນີ້ ເວລາເຂົາຈະຕັດນຳໃຊ້ ເຂົາເຈົ້າຈະມານະ ອະນຸຍາດນ ຳຫ້ອງການພວກເຮົາເນາະ ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທີ່ຜ່ານມາວຽກງານການກວດກາປ່າໄມ້ກໍຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢູ່ ເປັນຕົ້ນ ພະນັກງານປ່າໄມ້ບໍ່ພຽງພໍເມື່ອທຽບໃສ່ພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ໃນເມືອງ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮ່ ວມມືກັບພາກສ່ວນບ້ານໃນການກວດກາພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄົນຂັບລົດແກ່ເຄື່ອງຢູ່ບ້ານສາມັກຄີໄຊ ແຂວງອັດຕະປືຜູ້ໜຶ່ງ ກໍເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີວ່າ ປັດຈຸບັນກໍຍັງເຫັນລົດແກ່ໄມ້ແລ່ນຢູ່ ໃນແຂວງອັດຕະປືນີ້ຢູ່ ສ່ວນຫຼາຍຈະແລ່ນຈາກສະໜາມໄມ້ໄປຫາໂຮງງານ ຫຼື ໂຮງເລື່ອຍ ແລະ ບາງເທື່ອກໍຂົນໄມ້ແປຮູບໄປຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ລົດແກ່ໄມ້ ເອີ ມີ ມີ ມີ ມີຢູ່ ເອີ ກະເຫັນຢູ່ ຫາກກະບໍ່ຫຼາຍປາ ນໃດດອກ ກະມີຢູ່ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແກ່ແຕ່ສະໜາມສອງ ແຕ່ປ່າ ເຂົ້າມາໂຮງງານໂຮງເລື່ອຍອີ່ຫຍັງຫັ້ນແຫຼະ ແປຮູບແລ້ວແກ່ໄປຊາຍແດນຫວຽດ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນແກ່ໄປສົ່ງຊາຍແດນຫວຽດອີ່ຫຍັງບໍ ແລ້ວກະລົດ ຫວຽດຫັ້ນມັນມາເອົາເອງ ສ່ວນຫຼາຍ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປືຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດເຫດການເຂື່ອນແຕກມາ ກໍມີການບຸກເບີກພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ເພື່ອສ້າງບ່ ອນຢູ່ອາໄສໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍມີການບຸກເບີກພື້ນທີ່ຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຈຸດໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ແລະ ດຽວນີ້ກໍຍັງເຫັນລົດແກ່ໄມ້ຢູ່ເລື້ອຍ

ໃນກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານປ່າໄມ້ໃນຄັ້ງນີ້ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ໃນປີ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການສືບສວນສອບສວນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການກະທຳຜິດທີ່ເກີດຂຶ້ນທັງໝົດ 776 ກໍລະນີ ແລ ະ ມີຜູ້ລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍທັງໝົດ 740 ຄົນ ໃນນັ້ນເປັນການກະທຳຜິດກ່ຽວກັບໄມ້ 174 ກໍລະນີ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນປ່າໄມ້ 465 ກໍລະນີ ກ່ຽວກັບສັດປ່າ 60 ກໍລະນີ ແລະກ່ຽວກັບເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 77 ກໍລະນີ
ໃນວັນທີ 10 ມົກກະລາທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຮັບເໝົາອອກແບບ ແລະກໍ່ສ້າງໂຄງການເຂດໂລຈິສຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄລຍະທີ 2 ລະຫວ່າງບໍລິສັດວຽງຈັນໂລຈິສຕິກພາກຈຳກັດ ກັບບໍລິສັດ China Construction Science and Industry Corporation ຈາກປະເທດຈີນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການລາວເຂົ້າຮ່ວມເປັນພະຍານ ເຊິ່ງເປັນສັນຍານວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວໄລຍະທີ 2 ຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນອີກບໍ່ດົນນີ້ ຕັ້ງແຕ່ເຂດບ້ານຊຽງດາໄປຈົນຮອດບ້ານນ າຄວາຍໃຕ້ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມເສດຖະກິດການຄ້າ ໃນວັນທີ 18 ມົກກະລາ 2024 ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍລິສັດວຽງຈັນໂລຈິສຕິກພາກຈຳກັດ ນາງໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ສຳລັບໂຄງການເຂດໂລຈິ ສຕິກໄລຍະທີ 2 ນີ້ ກໍກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນບຸກເບີກເນື້ອທີ່ ແລະດຳເນີນການ ຂັ້ນຕອນການຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງພາຍໃນອີກບໍ່ດົນນີ້ ແຕ່ຍັງບໍ່ລະບຸຄັກແນ່ ດັ່ງຍານາງກ່າວຕໍ່ ເອເຊຍເສຣີ ໃນວັນທີ 25 ມົກກະລາວ່າ ໂຄງການໄລຍະ 2 ຫັ້ນບໍ ເພິ່ນກຳລັງເລີ່ມປັບໜ້າດິນ ເຮັດເປັນໂຊນໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ນັກລົງທຶນມາເຊົ່າ ເພື່ອເຮັດໂຮງງານຫຍັງຕ່າງໆ ເຈົ້າ ແລ້ວຍັງເຮົາເຮັດແລ້ວລະແມ່ນ ໂຕທ່າບົກທ່ານາແລ້ງເດ ເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ຊາວບ້ານຢູ່ເຂດບ້ານຊຽງດາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ຈຳນວນຫຼາຍຄອບຄົວ ທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນທີ່ໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍ ແລະບໍ່ທັນມີພາກສ່ວ ນໃດມາຕົກລົງເລື່ອງຄ່າຊົດເຊີຍເທື່ອ ແຕ່ມີແຈ້ງການໃຫ້ຊາວບ້ານໄປເປີດບັນຊີທະນາຄານ ເພື່ອລໍຖ້າໂອນເງິນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ ແລະກໍບໍ່ມີຫຍັງຄືບໜ້າເທື່ອ ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ທາງໂຄງການກໍໄດ້ມີການບຸກເ ບີກເນື້ອທີ່ຢູ່ເລື້ອຍໆ ດັ່ງຊາວບ້ານທ່ານໜຶ່ງ ກ່າວວ່າ ເພິ່ນດຳເນີນການຫັ້ນ ແຕ່ວ່າກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເພິ່ນເຮັດຕົກລົງກັນແນວໃດ ຍັງບໍ່ມີໃຜໄດ້ເງິນນະ ສະດຸດມາທາງຫຼັງຮອດດິນຂ້ອຍແລ້ວ ກະເພິ່ນກະບອກແຈ້ງເປີດ ບັນຊີຢູ່ ກະບໍ່ມີໃຜຊິເປີດເດ ຫຼາຍຄົນກະຍັງບໍ່ຕົກລົງລາຄາກັນໄດ້ເທື່ອ ວ່າຊິເອົາລາຄາໃດ ເພິ່ນຊົດເຊີຍແນວໃດແນວໃດຫັ້ນ ສ່ວນຊາວບ້ານຊຽງດາອີກທ່ານໜຶ່ງ ກໍຢາກໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີການເລັ່ງຂັ້ນ ຕອນການດຳເນີນການຄ່າຊົດເຊີຍ ແບບໄວທີ່ສຸດ ເພື່ອທີ່ຊາວບ້ານຫຼາຍຄອບຄົວຈະຍອມຍົກທີ່ດິນໃຫ້ ແລ້ວເອົາເງິນໄປປຸກເຮືອນຢູ່ບ່ອນອື່ນແທນ ແຕ່ກໍເຫັນວ່າໃນໄລຍະນີ້ ການຊົດເຊີຍກໍຍັງມິດງຽບ ແລະລ່ າຊ້າຫຼາຍ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ໄດ້ໄວໆແລ້ວ ຢາກໄດ້ເງິນໄປສ້າງສາບ່ອນອື່ນແລ້ວ ຢາກໄດ້ເງິນ ຢາກໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນແລະ ບໍ່ເຫັນຄືບໜ້າ ສ່ວນຊາວບ້ານອີກທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ມີດິນຢູ່ບ້ານຊຽງດາກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຊ າວບ້ານຫຼາຍຄອບຄົວ ຈະຖືພຽງສິດໃຊ້ທີ່ດິນກໍຕາມ ແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບເງິນຄ່າຊົດເຊີຍຢ່າງເໝາະສົມແລະພໍໃຈ ເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍຄົນກໍລ້ວນແຕ່ໄດ້ເສຍພາສີທີ່ດິນທຸກປີ ດັ່ງນັ້ນທາງໂຄງການຈຶ່ງບໍ່ສາມາດ ເອົາດິນໄປແບບລ້າໆໄດ້ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ຄືເພິ່ນກ່າວຫາວ່າໄທເຮົາມາບຸກລຸກດິນລັດ ຄືກົດໝາຍເພິ່ນວ່າຢູ່ໄດ້ 20 ປີກໍຖືວ່າ ເອີ ສິດອັນນັ້ນໄດ້ຖາວອນ ແຕ່ວ່າການຄ່າຊົດໃຊ້ທົດແທນຫັ້ນ ຈະໃຫ້ເພິ່ນໃຊ້ລາຄາທ້ ອງຕະຫຼາດ ຄັນຊິເຮັດຊິສ້າງຊິພັດທະນານັ້ນແທ້ ທາງດ້ານຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ທີ່ຖືໃບຕາດິນຂອບທອງ ກໍບໍ່ໄດ້ຖືກໂຄງການດັ່ງກ່າວກວມເອົາທີ່ດິນແຕ່ຢ່າງໃດ ເນື່ອງຈາກວ່າຖ້າກວມເອົາທີ່ດິນທີ່ ມີໃບຕາດິນຂອບທອງແລ້ວ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າຊົດເຊີຍໃນລາຄາສູງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄປກວມເອົາທີ່ດິນຜູ້ທີ່ຊື້ສິດໃຊ້ທີ່ດິນ ດັ່ງຊາວບ້ານໃກ້ຄຽງນາງໜຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາກໍຈະເອົາເປັນດິນທີ່ດິນນັ້ນແລ້ວ ກໍ ດິນຈັດການ ດິນເຮົາມັນຂຶ້ນກັບບ້ານເມືອງນ້ອຍ ດິນເຮົາມັນເປັນໃບຕາດິນຂອບທອງ ທີ່ຜ່ານມາ ໂຄງການເຂດໂລຈິສຕິກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄລຍະທີ 1 ກໍໄດ້ເປີດໃຊ້ແບບເປັນທາງການແລ້ວຕັ້ງແຕ່ປີ 2021 ເ ຊິ່ງໂຄງການທັງໄລຍະທີ 1 ແລະ ໄລຍະທີ 2 ຄາດວ່າຈະໃຊ້ມູນຄ່າກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 500 ລ້ານໂດລາ ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 327 ເຮັກຕາ ເລີ່ມຈາກສະຖານີລົດໄຟດົງໂພສີ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ລຽບຕາມເສັ້ນທາງບ້ານດົງໂ ພສີ ບ້ານຊຽງດາ ຈົນເຖິງທາງຕັດໃໝ່ໃນເຂດບ້ານນາຄວາຍໃຕ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແລະ ໂຄງການເຂດໂລຈິສຕິກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນ 7 ເຂດ ປະກອບດ້ວຍ ເຂດກັກກັນພືດ ແລະ ສັດ ຂ ະໜາດ 20 ເຮັກຕາ ເຂດສາງນ້ຳມັນ ຂະໜາດ 6 ເຮັກຕາ ເຂດຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງສິນຄ້າສົ່ງອອກ ຂະໜາດ 136 ເຮັກຕາ ເຂດໂລຈິສຕິກພາກ ຂະໜາດ 44 ເຮັກຕາ ເຂດພື້ນທີ່ປອດພາສີ ຂະໜາດ 45 ເຮັກຕາ ເຂດໂລຈິສຕິ ກ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແປຮູບສິນຄ້າຮາລານ ຂະໜາດ 49 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ບໍລິຫານຫ້ອງການ ຂະໜາດ 27 ເຮັກຕາ ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິ ສັດ PTL Holding ຈຳກັດ ແລະ ປະທານບໍລິສັດວຽງຈັນໂລຈິສຕິກພາກ ຈຳກັດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ກວດກາເຂັ້ມງວດ ຖ້າເຫັນວ່າຍິງສາວລາວທີ່ອາດຈະຕົກເປັນ ເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຈີນ ສະເພາະຍິງສາວລາວທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດຈີນ ຕ້ອງມີຜູ້ຄ້ຳປະກັນຢູ່ຈີນ ມີຈຸດປະສົງຂອງການໄປຄັກແນ່ ບໍ່ດັ່ງນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ ຜ່ານດ່ານ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຫຼາຍບັນຫາ ຮວມທັງການຖືກຄ້າມະນຸດນຳດ້ວຍ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງນາງໜຶ່ງຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ເວົ້າຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ວັນທີ 25 ມົກກະຣານີ້ວ່າ ແມ່ຍິງລາວທີ່ຈະເດີນທາ ງໄປປະເທດຈີນ ຜ່ານດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງກາຍເມືອງຊຽງຮຸ່ງຂຶ້ນໄປ ຄວນກະກຽມເອກະສານເດີນທາງ ແຜນການເດີນທາງ ແລະ ເອກະສານການເງິນຢ່າງລະອຽດ ຮວມທັ ງຕ້ອງມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຜູ້ຄ້ຳປະກັນຢູ່ປະເທດຈີນນຳດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າວ່າ ເອີ ແມ່ນແຫຼະ ແມ່ນແຫຼະ ເຂົາຢາກຈຳກັດໜ້ອຍໜຶ່ງຫັ້ນນະ ອັນ ຜູ້ຍິງບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຫັ້ນ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີຜູ້ຄ້ຳປະກັນຢູ່ທາງພຸ້ນແດ່ຫັ້ ນນະ ເນາະ ແລ້ວກໍຈຸດປະສົງເນາະ ເຮົາໄປຫຍັງອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະ ໄດ້ເຮັດລະອຽດຫັ້ນ ໂອ ຄັນວ່າເຮົາກາຍໄປ ອັນ ກາຍຊຽງຮຸ່ງໄປຮອດຄຸນໝິງ ແລ້ວເຂົາຕ້ອງກວດລະອຽດຫັ້ນນະ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຜູ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົ ມອອນລາຍຄົນແຂວງຜົ້ງສາລີນາງໜຶ່ງ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປຈີນ ເວົ້າໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນ ບໍ່ຈ້ຳກາປະທັບໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ນາງ ເພື່ອອອກໄປປະເ ທດຈີນໂດຍບໍ່ຊາບສາເຫດ ທັງໆທີ່ນາງໄດ້ວີຊາຈາກທາງສະຖານກົງສຸນຈີນຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ນາງຕ້ອງໄດ້ເສຍເງິນຄ່າເດີນທາງ ຄ່າແລ່ນເອກະສານຂໍວີຊາຕື່ມອີກ ແລະ ເ ສຍເວລາໄປລ້າໆ ນາງເວົ້າວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ຮຽກເອົາເງິນສຳລັບຈ້ຳກາປະທັບ ຜູ້ລະ 5,000 7,000 ຢວນນຳດ້ວຍ ຂ້ອຍຈ້າງລົດຕັ້ງແຕ່ນ້ຳທາເໝົາລົດມາຮອດພີ້ ແປດແສນ ຂ້ອຍຈ້າງອັນໄປເຮັດວີຊາ ຫົກລ້ານ ປາຍ ມາຮອດຢູ່ພີ້ເຂົາບໍ່ປ່ອຍບໍ່ໃຫ້ເມືອ ເຂົາຄິດວ່າແຕ່ລະຄົນຄົນລາວເຮົານະ ເຂົ້າໄປຈີນນະໄປເອົາຜົວໝົດ ຕໍ່ໃຫ້ເຮົາເອົາເງິນໃຫ້ເຂົາກໍບໍ່ປ່ອຍໄປ ຄັນວ່າເງິນທີ່ເຮົາໃຫ້ທີ່ເຮົາໃຫ້ເຂົາຫັ້ນ ຫ້າ 6,000 7,000 ເຂົາປ່ ອຍໄປເລີຍ ເພາະສະນັ້ນເຂົາຈະຢາກໄດ້ເງິນແລ້ວເຂົາເຮັດທຸກວິທີທາງ ກວ່າທີ່ເຮົາເຂົາຈະປ່ອຍເຮົາໄປ
ນາງເວົ້າຕື່ມວ່ານ້ອງສາວຂອງນາງກໍເຄີຍຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ຈ້ຳກາປະທັບໜັງສືຜ່ານແດນໃຫ້ຄືກັນ ເຖິງແມ່ນນາງຈະມີເອກະສານການເດີນທາງຖືກຕ້ອງແລ້ວກໍຕາມ ກ່ຽວກັບເ ລື່ອງດັ່ງກ່າວ ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ຖາມໄປຍັງຊາວລາວຈຳນວນໜຶ່ງໃນມື້ວັນທີ 25 ມົກກະລານີ້ ເຊິ່ງຜູ້ຮູ້ເລື່ອງນີ້ຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ເວົ້າວ່າ ສາເຫດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງບໍ່ຈ້ຳກາປ ະທັບໃຫ້ຜູ້ເດີນທາງນາງນີ້ ກໍອາດຈະແມ່ນຍ້ອນໜັງສືຜ່ານແດນຂອງນາງເປັນຫົວໃໝ່ ຍັງບໍ່ເຄີຍໃຊ້ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຈັກເທື່ອ ແລະ ນາງອາດຈະຕອບຄຳຖາມເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ລະອຽດຈະແຈ້ງພຽງພໍ

ໃນປັດຈຸບັນ ທາງການລາວ ແລະ ຈີນ ໄດ້ສຸມໃສ່ເຝົ້າລະວັງການເດີນທາງເຂົ້າປະເທດຈີນຂອງແມ່ຍິງລາວຫຼາຍຂຶ້ນ ຍ້ອນທີ່ຜ່ານມາມີແມ່ຍິງລາວຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າໄປສ້າງຄອບຄົວກັບຄົນຈີນ ຫຼື ໄປເຮັດວຽ ກແບບບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ໄປຂາຍບໍລິການທາງເພດ ແລ້ວຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດກໍມີ ຫຼືບໍ່ກໍມີການຮັບຈ້າງສົ່ງຢາເສບຕິດ ຫຼື ຢາພື້ນເມືອງລາວບາງຊະນິດທີ່ທາງການຈີນບໍ່ອະນຸຍາດ ແ ລະ ປະຊາຊົນລາວອີກຜູ້ໜຶ່ງກໍເວົ້າວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດກວດຄົນເຂົ້າເມືອງລາວຈະເອົາໃຈໃສ່ຖາມຄົນເດີນທາງທີ່ເປັນແມ່ຍິງຢູ່ເປັນປະຈຳ ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງກໍອາດຈະເປັນການຄັດຕອງ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິ ງລາວບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງຂະບວນການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອີກດ້ານໜຶ່ງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍອາດຈະສຸ່ມຖາມນັກເດີນທາງເພື່ອຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮຽກເອົາເງິນໃນການຈ້ຳກາປະທັບນັ້ນ ເຖິງແມ່ນ ຈະມີເອກະສານຢັ້ງຢືນຄົບຖ້ວນແລ້ວກໍຕາມ ດັ່ງນັ້ນ ນາງຈຶ່ງແນະນຳແມ່ຍິງລາວທີ່ຈະເດີນທາງໄປຈີນຄົນດຽວ ໃຫ້ໄປຂຶ້ນຍົນຢູ່ປະເທດໄທຈະສະດວກກວ່າ ດັ່ງທີ່ນາງເວົ້າວ່າ ຕມ ເຂົາສຸ່ມຖາມຢູ່ແລ້ວ ຄັນຊິງ່ າຍກໍແນະນຳໄປທາງໄທດີກວ່າ ເພາະວ່າ ຕມ ລາວເຂົາໜ້າເງິນ ແມ່ນບໍ່ຜ່ານຫຼາຍ ເພາະວ່າອັນນັ້ນ

ທີ່ຜ່ານມາດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນເປັນຈຸດໜຶ່ງທີ່ທາງການລາວກວດພົບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຮຽກເອົາຜົນປະໂຫຍດທັງຈາກຜູ້ເດີນທາງຄົນລາວ ແລະ ຊາວຈີນ ໃນວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2023 ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ໄດ້ປະຕິບັດວິໄນນາຍ ແລະ ພົນຕຳຫຼວດທີ່ປະຈຳຢູ່ດ່ານສາກົນບໍ່ເຕັນທັງໝົດ 78 ຄົນ ໃນນັ້ນມີ 5 ຄົນໄດ້ຖືກໃຫ້ອອກຈາກພັກ ປະຕິບັດວິໄນໄລ່ອອກຈາກກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໂ ດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍໃດໆ ຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າຮັບເງິນສິນບົນ ແລະ ສວຍໂອກາດໃຊ້ຕຳແໜ່ງໜ້າທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄົນຈີນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ແລະ ກາຊິໂນຄິງ ໂຣມັນ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເດີນທາງເຂົ້າອອກປະເທດລາວໂດຍບໍ່ຕ້ອງສະແດງໂຕ ແລະ ເຮັດໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ວີຊາ ຕາມທີ່ລະບຽບກົດໝາຍກຳນົດ ນອກຈາກນີ້ແລ້ວ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາຍັງເປັນຈຸດ ລໍ່ແຫຼມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ ຍ້ອນມີກຸ່ມຄົນເຄື່ອນໄຫວຕົວະຍົວະແມ່ຍິງລາວໃນຫຼາຍຮູບການ ເປັນຕົ້ນ ການແຕ່ງດອງແອບແຝງກັບຄົນຈີນ ການຖືພາໃຫ້ຄົນຈີນແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນ ວ່າການອຸ້ມບຸນ ແລະ ການສົ່ງແມ່ຍິງລາວໄປຂາຍບໍລິການທາງເພດຢູ່ຈີນນຳດ້ວຍ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງສິ້ນສຸດລົງໄປແລ້ວນັ້ນ ແມ່ນຂ່າວປະຈຳວັນທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີນຳມາສະເໜີທ່ານ
ທາງການລາວວາງແຜນແກ້ໄຂບັນຫາມົນລະພິດ ແລະ ການຈູດໄຮ່ເຜົາປ່າ ສຸພັດຕາ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ ເຊີນຮັບຟັງໄດ້ ໃນວັນທີ 11 ມົກກະລາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັບມືກັບມົນລະພິດໝອກຄວັນ ຫຼື ຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ PM 2.5 ໃນລະດູແລ້ງປີ 2024 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອລະດົມຄວາມຄິດໃສ່ແຜນດຳເນີນງານມາດຕະການປ້ອງກັນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຮວມເຖິງການຮ່າງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຫ້າມຈູດເຜົາຢູ່ພື້ນທີ່ໂລ່ງ ສຳລັບມາດຕະການແ ກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງການຮັບມືກັບມົນລະພິດໝອກຄວັນ ຫຼື PM 2.5 ນັ້ນ ທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານລາວກໍໄດ້ອອກແຈ້ງການສັ່ງຫ້າມປະຊາຊົນ ຫ້າມຈູດປ່າ ຈູດສວນ ຈູດນາ ຫຼື ຈູດຂີ້ເຫຍື້ອໃນໄລຍະລະດູແລ້ງ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນມົ ນລະພິດທາງອາກາດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຜູ້ຂໍສະຫງວນຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງຢູ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສຳລັບປີນີ້ ກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂັ້ນເທິງ ຍັງບໍ່ໄດ້ອອກແຈ້ງ ການຫຍັງມາເທື່ອ ແຕ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງກໍຈະນຳໃຊ້ແຈ້ງການໂຕເກົ່າທີ່ອອກມາກ່ອນ ຍ້ອນເນື້ອໃນໃນແຈ້ງການຍັງຄືເກົ່າ ດັ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນມື້ວັນທີ 22 ມົກກະລາ 2024 ນີ້ວ່າ ປີນີ້ມັນຍັງບໍ່ ທັນອອກແຈ້ງການຕົວໃໝ່ເທື່ອ ແຈ້ງການອອກເທື່ອໜຶ່ງມັນກໍສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ສອງສາມປີພຸ້ນລະ ລະບຽບແຈ້ງການເນື້ອໃນມັນກໍເວົ້າເລື່ອງເກົ່າ ຂໍ້ຫ້າມມັນກໍວ່າເລື່ອງເກົ່າຫັ້ນນະ ຫຼັກໆ ຄັນເວົ້າເລື່ອງໄຟ ໄໝ້ລາມປ່ານີ້ ມັນກໍມີແຕ່ວ່າໄຟລຸກປ່າກໍຫ້າມ ເຮັດໃນອັນນະ ໄຟໄໝ້ລາມປ່າ ເວລາດັງຟືນດັງໄຟກະໃຫ້ມີສະຕິ ແລ້ວໃຫ້ມອດດີໆ ເວລາກັບ ຫຼືວ່າຫ້າມລ່າສັດ ຫ້າມຈູດປ່າ ຫ້າມຕັດໄມ້ ສິ່ງຕ່າງໆລວມຢູ່ໃນວຽກຂ ອງປ່າໄມ້ຫັ້ນລະ ດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ເມືອງປາກທາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກ່າວວ່າ ຕອນນີ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍໄດ້ເລີ່ມກະຕຽມນິຕິກຳກ່ຽວກັບການຈູດປ່າແລ້ວ ແລະ ຈະກະຕຽມລົງໂຄສະນານິຕິກຳນີ້ໃ ຫ້ຊາວບ້ານຕໍ່ໄປ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ທີ່ຜ່ານມາກໍຍັງມີຂໍ້ທ້າທາຍໃນວຽກງານນີ້ຢູ່ຫຼາຍ ຍ້ອນປະຊາຊົນບາງສ່ວນຍັງລັກຈູດປ່າ ແລະ ບາງເທື່ອຫາກມີການຈູດປ່າ ຊາວບ້ານກໍເຮັດແນວກັ້ນໄຟນ້ອຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ລ າມປ່າຄືເກົ່າ ປັດຈຸບັນໃນທ້າຍເດືອນມົກກະລານີ້ ຄຸນນະພາບອາກາດໃນປະເທດລາວຢູ່ໃນເກນປານກາງ ບໍ່ໄດ້ຮ້າຍແຮງເຖິງຂັ້ນສົ່ງຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ດີ ຍ້ອນຄ່າຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ PM 2.5 ຍັງສູ ງກວ່າລະດັບມາດຕະຖານສາກົນໃນບາງເມືອງບາງແຂວງ ສ່ວນສາເຫດທີ່ຕອນນີ້ສະພາບອາກາດຍັງຢູ່ໃນເກນດັ່ງກ່າວ ກໍຍ້ອນວ່າໃນຫຼາຍພື້ນທີ່ຊາວບ້ານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມການຖາງປ່າ ແລະ ຈູດໄຮ່ເທື່ອ ຢູ່ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍມີອາຊີບປູກຢາງພາລາ ແລະ ເຮັດໄຮ່ເຮັດນາ ກໍຈະເລີ່ມຖາງປ່າໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ ຈະເລີ່ມຈູດປ່າເພື່ອຕຽມເນື້ອທີ່ສຳລັບເຮັດການຜະລິດໃ ນຊ່ວງເດືອນເມສາ ເຮັດໃຫ້ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ຝຸ່ນລະອອງໃນເຂດເມືອງນ້ຳບາກຈະສູງຂຶ້ນຫຼາຍ

ຢູ່ເມືອງສິງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ມີການຈູດປ່າຢູ່ ແຕ່ກໍບໍ່ຫຼາຍເທົ່າເມືອງນາແລ ຍ້ອນຢູ່ເມືອງສິງມີພື້ນທີ່ທົ່ງພຽງຫຼາຍກວ່າເມືອງນາແລ ທີ່ສ່ວນຫຼາຍເປັນພື້ນທີ່ພູ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີພື້ນທີ່ໃນການປູກຝັງຫຼາຍ ຈຶ່ງຕ້ອງຈູ ດປ່າເພື່ອໃຊ້ພື້ນທີ່ເກົ່າເຮັດການຜະລິດ ດັ່ງຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງສິງທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ສ່ວນຫຼາຍມັນກໍຈະມີແຕ່ເມືອງນາແລຫັ້ນລະ ເພາະວ່າເມືອງນາແລມັນ ປະຊາຊົນອາຊີບຫຼັກເຂົາເຈົ້າຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ພື້ ນທີ່ທຳການຜະລິດເປັນປູກຝັງເຮັດນາ ປູກເຂົ້າໂພດ ປູກສາລີ ປູກມັນຕົ້ນ ປູກພືດຕ່າງໆ ລົ້ມລຸກຕ່າງໆ ມັນບໍ່ມີ ເຊິ່ງຖ້າມັນມີພື້ນທີ່ຈຳກັດ ປູກໄດ້ໜ້ອຍ ບາດນີ້ປະຊາຊົນອາຊີບທີ່ຈະຫາລ້ຽງຊີບກໍສ່ວນໃຫຍ່ກໍຈະມີແ ຕ່ເຮັດໄຮ່ ບາດນີ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດໄຮ່ ເຂົາເຈົ້າຖາງປ່າຫຼາຍ ມັນກໍຈະມີຈູດປ່າຫຼາຍ ປັດຈຸບັນຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຊາວບ້ານສ່ວນຫຼາຍກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການເກັບກູ້ມັນຕົ້ນ ບາງສ່ວນເລີ່ມໄຖ ເພື່ອກະຕຽມດິນແລ້ວ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີການຈູດປ່າ ໂດຍຊາວບ້ານຈະເລີ່ມຈູດປ່າໃນຊ່ວງເດືອນມີນາຫາເດືອນພຶດສະພາ ເຮັດໃຫ້ອາກາດເປັນມົນລະພິດຂຶ້ນໃນຊ່ວງດັ່ງກ່າວ ທີ່ຜ່ານມາທາງການໄດ້ອອກມາດ ຕະການຄວບຄຸມມົນລະພິດຢູ່ເລື້ອຍໆ ແຕ່ໃນສະພາບໂຕຈິງນັ້ນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ຍ້ອນຍັງມີຂໍ້ທ້າທາຍ ດັ່ງຊາວບ້ານຢູ່ເມືອງໄຊຍະບູລີທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຂ້ອຍກໍເຫັນດີນຳຢູ່ເນາະ ເພາະກໍຢາກໃຫ້ມີການຫຼີກລ້ຽງ ໃນມົນລະພິດຕົວນີ້ນີ້ແຫຼະ ແຕ່ມັນກໍຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ກໍຍ້ອນວ່າລັດຖະບານລາວກໍບໍ່ມີວິທີການຈະຄວບຄຸມ ເພາະອັນວ່າປະຊາຊົນມັນຍັງດ້ອຍການພັດທະນາ ຍັງທຸກຍາກຫຼາຍ ເຮົາຊິໄປຫ້າມເຂົາກໍຫ້າມບໍ່ໄດ້ຫັ້ນ ນະ ຖ້າເຈົ້າຈະໄປໃຫ້ເຂົາຫຼີກລ້ຽງ ເຈົ້າກໍຕ້ອງມີອັນໃດອັນໜຶ່ງທີ່ມາຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າເພື່ອຫຼີກລ້ຽງເນາະ ຕອບສະໜອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີການທຳລາຍປ່າໄມ້ຫຼາຍຫັ້ນນະ ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າ ທີ່ພາກປະຊາສັງຄົມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການພັດທະນາທ່ານໜຶ່ງກ່າວວ່າ ການຈູດປ່ານັ້ນເກີດຂຶ້ນທຸກປີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີໜັງສືແຈ້ງການຫ້າມຈູດປ່າອອກມາ ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ 100% ຍ້ອນປັ ດຈຸບັນປະຊາຊົນໃນປະເທດລາວຍັງທຸກຍາກຢູ່ຫຼາຍ ການເຮັດກະສິກຳ ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຍັງເປັນວິຖີຊີວິດ ການລ້ຽງຊີບ ແລະ ຫາລາຍຮັບເຂົ້າໃນຄອບຄົວຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດ ການຈະແກ້ບັນຫາກ ານຈູດປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະບັນຫາອາກາດມົນລະພິດໃນລາວ ຈຶ່ງຕ້ອງແກ້ທີ່ບັນຫາເສດຖະກິດຂອງປະຊາຊົນກ່ອນ ໂດຍຕ້ອງສ້າງທາງເລືອກດ້ານການປະກອບອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນ ເປັນຕົ້ນອາຊີບໃນຂະແໜງ ບໍລິການ ຫຼືທັກສະອື່ນໆ ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນໆໃຫ້ປະຊາຊົນເທື່ອ ດັ່ງທ່ານກ່າວວ່າ ເລື່ອງຫ້າມນີ້ມັນກໍຍາກ ເພາະວ່າມັນແມ່ນເລື່ອງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເຄີຍຖາມປະຊາຊົນວ່າ ຄື ວ່າຫ້າມ ສາມາດເຮັດ ເຂົາວ່າ ເຈົ້າຈະໃຫ້ພວກເຮົາກິນດິນບໍ ເຂົາວ່າ ສຳຄັນແມ່ນເຮົາຕ້ອງມີອັນອື່ນໄປ ໄປແລກປ່ຽນ ເຮົາບໍ່ມີຫຍັງແລກປ່ຽນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ອັນທີໜຶ່ງກໍແມ່ນແກ້ໄຂໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີລາຍຮັບຈາ ກຂະແໜງການອື່ນ ເທົ່າທີ່ ທີ່ຂ້ອຍເຄີຍໄປເບິ່ງຢູ່ປະເທດໄທ ອັນເລື່ອງຮຽນສາລະພັດຢ່າງ ແຕ່ຂະແໜງການເລັກໆນ້ອຍໆ ຕັ້ງແຕ່ລ້ຽງມົດແດງ ຕັດຜົມ ເຮັດທູບເຮັດທຽນ ຈົນຮອດເອເລັກໂຕຣນິກ ສິ່ງທີ່ພໍຂາຍ ໄດ້ວ່າຊັ້ນ ມັນຕ້ອງເປັນແນວນັ້ນນາ ອົງການອະນາໄມໂລກລາຍງານວ່າ 90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນໃນພາກພື້ນເອເຊຍປາຊີຟິກ ແມ່ນຫາຍໃຈເອົາອາກາດທີ່ບໍ່ບໍລິສຸດ ແລະບໍ່ປອດໄພ ສຳລັບໃນປະເທດລ າວ ຄຸນນະພາບອາກາດຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ ແລະຈະມີອາກາດມົນລະພິດຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາຫາເດືອນເມສາ ຫາກອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກສະຖານີວັດແທກຂອງຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງກະຊວງຊັບພ ະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ພົບວ່າ ສະເລ່ຍຫຼາຍປີແລ້ວ ປະເທດລາວມີຄ່າຝຸ່ນລະອອງຂະໜາດນ້ອຍ PM 2.5 ເກີນມາດຕະຖານສູງສຸດຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກຳນົດໄວ້ 5 ເທົ່າ ກ່ອນຈະປິດທ້າຍ ລາຍການສຳລັບພາກນີ້ ສີວິໄລຂໍມອບເພງມ່ວນໆເພງໜຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ວ່າ

ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຕໍ່ໄປເປັນພາກສະຫຼຸບຂ່າວ ຫົວຂໍ້ທີ່ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານໄປ ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ຊາວບ້ານ 6 ຄົນຖືກຈັບຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ຍ້ອນປະທ້ວງເລື່ອງທີ່ດິນ ປີກາຍ ຢູ່ປະເທດລາວຍັງມີ ການລັກຕັດໄມ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຈົບສະຫຼຸບຂ່າວ ສະບາຍດີ ເປັນອັນວ່າລາຍການກະຈາຍສຽງສຳລັບພາກນີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງພຽງເທົ່ານີ້ ພົບກັບພວກເຮົາຄະນະຈັດລາຍການອີກໃໝ່ ຕາມເວລາ ແລະສະ ຖານີແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ຕອນເຊົ້າເລີ່ມແຕ່ເວລາ 7 ໂມງ ຫາ 8 ໂມງ ຕາມເວລາໃນເມືອງລາວ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 9,930 ກິໂລເຮີດ ຕອນແລງເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງ ຫາ 7 ໂມງ ດ້ວຍຂະໜາດຄື້ນສັ້ນ 13,685 ກິໂລເຮີດ ຄະນະ ຈັດລາຍການ ພ້ອມດ້ວຍຂ້າພະເຈົ້າ ສີວິໄລ ຜູ້ປະກາດລາຍການ ແລະກຳກັບການອອກອາກາດ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ຂໍຄວາມສຸກສະຫວັດດີຈົ່ງມີແດ່ທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີ